SBS Radio ລາວ ໂຊກຊະຕາກຳອົດສະຕຣາລີເປັນແນວໃດໃນໄລຍະຂ້າງໜ້າອັນໃກ້ໆນີ້ ຄືວ່າໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ມັນອາລະວາດຫຼາຍຫົນແຫ່ງຂອງປະເທດ Australia ແລ້ວ ດັ່ງລັດ Queensland Victoria ແລະ ໂດຍສະເພາະລັດ New South Wales ອີງຕ າມຂ່າວໆທີ່ຜ່ານມາ ໃນລັດ New South Wales ມັນເລີ່ມໃສ່ກັນຈາກຄົນຂັບລົດຄົນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບການໄປຮັບນັກບິນ ແລະ ລູກເຮືອບິນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ອັນວ່າ Victoria ນັ້ນຖືກບຸກລຸກໂດຍ Delta ນັ້ນ ແມ່ນລາມມາຈາກຄົນສົ່ງເຄື່ ອງຂອງ ທີ່ຂັບລົດບັນທຸກສົ່ງເຄື່ອງຂອງມາຈາກ Sydney ລາມໄປຕິດຄົນໃນ Melbourne ແຕ່ບັດນີ້ເຂດຊົນນະບົດລັດ Victoria ກໍເປັນມັນແລ້ວ ໃນມື້ວານນີ້ທີ 18 ກໍລະກະດາ 2021 ຄົນ Victoria 16 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍການຕິດແປດກັນອີກໃໝ່ ແລະ ຄົນ ທັງຫຼາຍກໍຖືກບອກເຕືອນວ່າ ອາດຈະມີການຕໍ່ດົນນານອອກລັອກດາວລັດ Victoria ທີ່ຈະຈົບສິ້ນລົງໄປໃນວັນອັງຄານທີ 20 ກໍລະກະດາ 2021 Daniel Andrews ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ Victoria

ນັ້ນແມ່ນທະວີຂຶ້ນຈາກ 160 ແຫ່ງທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນ ໃນເວລານີ້ຂອງວານນີ້ ໂດຍນີ້ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນແທ້ໆ ແຕ່ຄົນລາວເຮົາທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນວົນຂອງການເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ເດ ເປັນແນວໃດກັນໃນເວລານີ້ ໃນແງ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດ ຍານາງ ແສງທອງ ສັກປະເສີດ ລູກບ້ານຫຼານເມືອງລາວ ຂອງຂົງແຄວ້ນຊິດ ນີ ລັດ New South Wales ປະເທດ Australia ວ່າ ຍານາງ ແສງທອງ ສັກປະເສີດ ທີ່ວ່າເປັນລູກບ້ານຫຼານເມືອງຢູ່ຊິດນີຂອງຄົນລາວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມີລັອກດາວ ແລະກໍມີໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ເດລຕາບຸກລຸກນີ້ນະ ແລະ ໃນນາມທີ່ວ່າຍານ າງເປັນຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ ມີຄວາມຢ້ານກົວບໍ່ ເຮົາຕ້ອງຮັກໂຕເອງ ແລ້ວກໍຮັກໝູ່ເພື່ອນຄືກັນ ເຮົາຕ້ອງຢູ່ໄກກັນ ແລ້ວກໍເຮັດຕາມລັດຖະບານອອກຄຳຮ້ອງມາ ເອີ ເຮົາຢູ່ບ້ານ ແຕ່ແຕ່ວ່າ ອັນ ຄົນລາວເຮົາ ອັນ ຄົນ ລາວເຮົາໄທເມືອງຫຼວງນີ້ ຢູ່ຊິດນີນີ້ມັນກະຫຼາຍນີ້ ຊຸມຊົນຊາວເມືອງຫຼວງນີ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເນາະ ຄັນຊິມອງເບິ່ງທົ່ວໄປນະ ເບິ່ງທົ່ວໄປຂະເຈົ້າກໍລະມັດລະວັງໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ຄ່ອຍອອກມາ ແລະກະພະຍ າຍາມມາກັກໂຕເອງຢູ່ບ້ານ ຄັນວ່າບໍ່ອອກມາ ແລະກະລະມັດລະວັງຢູ່ບ້ານຊິກໍບໍ່ແມ່ນຕັ້ງວົງແຍ່ງແຟນກັນບໍ່ ບໍ່ແຫຼ້ວ ຢູ່ໃຜຢູ່ມັນນະ ໂອ້ ຢູ່ໃຜຢູ່ມັນ ທຸກຄົນຕ້ອງຢູ່ບ້ານໂຕເອງ ລູກເຕົ້າກໍຍັງມາຫາກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະ ວ່າຂະເຈົ້າບອກໄດ້ຕ້ອງແບບວ່າບໍ່ມີໃຜມາຢາມກັນ ເຮົາກໍຕ້ອງ FaceTime ກັນເອົາ ອືມ ລາວເຮົາມີໃຜເປັນໂຄວິດແລ້ວຫຼືຍັງ ແຖວ Sydney ຫຼືວ່າ New South Wales ກໍຄືບໍ່ມີບໍ່ເປັນເດ້ ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີໃຜເປັນບໍ່ ບໍ່ຮູ້ຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ອ ອກໄປໃສ ອັນ ຢູ່ຄຸ້ມ Fairfield ນີ້ ມັນ ມັນເປັນເຂດທີ່ວ່າເພິ່ນບົ່ງໄວ້ອັນຕະລາຍສຸດ ຮ້ອນວົນທີ່ສຸດ ຕ້ອງ ຄັນວ່າໄປລາໄປການ ກໍຕ້ອງທຸກສາມມື້ໄປກວດນະ ແລ້ວມັນກໍມີບັນຫາໃນການໄປມາ ສິເບິ່ງລົດເບິ່ງລາ ໄປລຽນຄິ ວກວດໂຄວິດ-19 ນີ້ກໍ ໂອ້ຍ ບັກຍາວໆ ຜູ້ທີ່ລໍຖ້າເປັນສອງສາມຊົ່ວໂມງກໍມີ ບາງຄົນກໍອອກແຖວໄປເຮັດ ຊື້ນ້ຳບໍ່ ໄປຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງໃນກໍບໍ່ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວພວກຍານາງທີ່ວ່າຢູ່ແຖວໆການປົກຄອງຂອງ Fairfield ນີ້ ມີບັນຫາໃນ ການໄປມາຫຼືບໍ່ນໍ ເຊັ່ນວ່າໄປຊື້ອາຫານການກິນຈັ່ງຊີ້ນະ ອາຫານການກິນ ເຮົາຊື້ແຕ່ລະວີກ ແລ້ວເຮົາຈະຊື້ຫຍັງເຮົາກໍຕຽມ ແປວ່າເຮົາກະວ່າເຮົາສິຊື້ຫຍັງເຮົາກໍຈົດໄປ ແລ້ວກໍໄປຈ່າຍ ຈ່າຍແລ້ວກໍກັບບ້ານ ໄປຍາກບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີບັນຫາ ກໍບໍ່ຍາກ ເພາະວ່າເຫັນຕຳຫຼວດມັນມາເລາະ ອັນ ຊອກໄໝຄົນທີ່ວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມ lockdown ຫັ້ນ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ພົບຈັກເທື່ອບໍ່ ຕຳຫຼວດກະມີຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ພົບ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມານັ້ນ ເພາະເຮົ າໃສ່ mask ໃສ່ຫຍັງຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າບອກເຮົາເດ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເບິ່ງຄົນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃສ່ mask ແລ້ວກໍຍ່າງໃກ້ກັນ ມັນກະຈຳເປັນກະຕ້ອງ ແລະ ຖືກເຂົາເຈົ້າປັບ ມັນກະມີຢູ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຢູ່ໃນເຂດບ້ານຂ້ອຍ ມັນ ອາດຈະຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຫຼືວ່າ Fairfield ພຸ້ນ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳຍານາງຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ນອກນັ້ນກໍມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດ ທ່ານ ກາພີລົງ ເຈົ້າພາກາສີ ກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມລັອກດາວ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ New South Wales ເຊັ່ນ ການໄປເຮັດລາເຮັດການ ການໄປມາຕ່າງໆນານາ ຕະຫຼອດເຖິງການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ດັ່ງນີ້ ທ່ານ ກຳມະລົງ ເຈົ້າພາສີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າຂົງແ ຂວງຊິດນີນີ້ຖືກລັອກດາວຢ່າງສາຫັດນີ້ ທີ່ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງ ເປັນປະຊາຊົນລາວຢູ່ທີ່ຊິດນີນີ້ນະ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບລັອກດາວ ມັນຍາກມັນຊາ ມັນລຳບາກບໍ່ເນາະ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ມັນບໍ່ ໄດ້ຍາກລຳບາກປານໃດ ເພາະວ່າເຮັດວຽກ ເຮັດວຽກ ອັນ ແມ່ນ ກະຮ້ອງ essential ແມ່ນ ແມ່ນສຳຄັນ ແມ່ນໄປແປງເຄື່ອງ ຕັ້ງເຄື່ອງ ແບ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ມັນເຖິງແມ່ນວ່າສິເປັນ essential worker ຫຼືວ່າ ອັນ ເຮັດວຽກທີ່ວ່າຈຳເປັນກໍຕາມນີ້ ລັດຖະບານລັດ New South Wales ເພິ່ນສັ່ງການວ່າ ໄປລາໄປການທຸກສາມມື້ຕ້ອງໄປກວດໂຄວິດ-19 ແລະ ຫຼຽວເບິ່ງຢູ່ໂທລະທັດ ຫຼືວ່າຂ່າວຕ່າງໆນີ້ ເຂົາເຈົ້າລຽນຄິວບັກຍາວໆນີ້ ທ່ານບໍ່ມີບັນຫາບໍ່ ອັນນັ້ນແມ່ນພວກ ເອີ ນ້ອງ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ເຂດນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫັ້ນແມ່ນເຂດ Fairfield ກໍແມ່ນ ແມ່ນເຂດຄົນລາວເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫຼາຍ ແມ່ນເຂດ Fairfield Bonnyrigg Bonnyrigg ແມ່ນເຂົາເຈົ້າ ຄົນຢູ່ຫຼາຍ ແຕ່ຢູ່ ຢູ່ແຖວ ອ່າ ພວກນ້ອງຢູ່ແຖວ Campbelltown ມັນຄົນລະ ອ່າ council ໂອ້ ມັນໄກເນາະ ຄົນລະເທດ ສະບານເນາະ ຄົນລະເທດສະບານ ພວກ ຄັນແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ Fairfield ສົມມຸດ ຢູ່ ອ່າ ເທດສະບານໂຕນັ້ນຫັ້ນນະ ຄັນແມ່ນເຂົາເຈົ້າຢາກໄປເຮັດວຽກທາງນອກເຂດຂອງເທດສະບານໂຕນັ້ນ ເຂົ າເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປກວດ ຢູ່ Campbelltown ພຸ້ນມັນກະໄກຈາກ Fairfield ຫຼືວ່າ Sydney ມີຄວາມຢ້ານກົວບໍ່ວ່າໃນເວລາຂ້າງໜ້ານີ້ Delta ນີ້ມັນສິບິນມາຮອດ ບ້ານເມືອງຂອງທ່ານ ອໍ ກະບໍ່ໄດ້ຢ້ານກົວປານໃດ ເພາະເຮົາໄປໃສເຮົາກະໃສ່ mask ເຮົາ ກໍບໍ່ໄດ້ໄປ Cabramatta ໄປ Fairfield ເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປເຂດນັ້ນ ເພາະວ່າ Campbelltown ນີ້ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ສອງສາມເດືອນກ່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າສີ່ເດືອນກ່ອນນັ້ນ ວ່າຄົນລາວກໍມີຜູ້ເປັນເດ້ ອັນນັ້ນກະ ກະແປວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນລາວເຮົາສິເປັນ ມີຈຳ ນວນໜ້ອຍກໍຕາມນີ້ ກໍແປວ່າມັນມີເປີເຊັນສູງຢູ່ ສິຕິດ Delta ເພາະວ່າ Delta ມັນຮ້າຍແຮງນີ້ ນອກຈາກທ່ານແລ້ວ ຄົນ ນອກຈາກທ່ານແລ້ວ ຜູ້ອື່ນເຂົາເຈົ້າຢ້ານບໍ່ເນາະ ທຸກຄົນເຂົາເຈົ້າກະຢ້ານນັ້ນລະ ມີໃຜບໍ່ຢ້ານເນາະ ຄົນໃຜກະທຸກຄົນກະຢ້ານ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກະອັນລະມັດລະວັງ ທ່ານມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫຼືວ່າໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືວ່າຮູ້ຜູ້ໃດທີ່ວ່າເປັນຄົນລາວ ທີ່ວ່າອາຍຸແກ່ ຢູ່ສະຖານທີ່ການດູແລຜູ້ເຖົ້າ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ບໍ່ຮູ້ປານໃດ ກະບໍ່ມີ ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ແ ມ່ ແມ່ຂອງຫຼານ ເພິ່ນກະອັນເຖົ້າລະ ເພິ່ນກະ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນເທື່ອ ຍັງຖ້າຢູ່ ເປັນ ເປັນຫຍັງບໍ່ໄດ້ສັກ ເພາະວ່າພວກຜູ້ເຖົ້ານີ້ມັນ ມັນພິເສດ ມັນສັກໃຫ້ໂລດ ເປັນຫຍັງຕ້ອງໄດ້ຖ້າ ຄາດວ່າລຽງຄິວນ ະ ມັນ ມັນຄືແມ່ນຢາບໍ່ພໍກະບໍ່ຮູ້ລະ ເພິ່ນໄປຈົດຊື່ແລ້ວ ເຂົາວ່າຖ້າຮອດເດືອນເກົ້າພຸ້ນ ອໍ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ມັນກະລັດຖະບານເພິ່ນໂຄສະນານີ້ກະບໍ່ຖືກຕ້ອງປານໃດລະ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້ານີ້ສັກໃຫ້ປຸບໂລດ ຫຼືວ່າສັກໂ ດຍໄວໆຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ໄດ້ລໍຖ້າບັກດົນໆຈັ່ງຊີ້ ກະແປວ່າມັນມີຄວາມລຳບາກ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້າມັນມີຄວາມສ່ຽງນີ້ ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານບໍ່ ມີນ້າບ່າວເພິ່ນໄປສັກແລ້ວລະ ເພິ່ນໄປອັນແບບ Medical Center ນະ ລະກະໄປອັນຈົດ ຊື່ນຳເຂົາເຈົ້າຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າວ່າດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ມັນຄິວມັນຍາວ ຄັນໂຕເອງຊິໄປສັກ ກະຍັງວ່າເຂົາເຈົ້າວ່າຖ້າອີກ 4 ເດືອນພຸ້ນ ປາດໂທ ຄັນເວົ້າວ່າຖ້າ 4 ເດືອນນີ້ ກະແປວ່າຖ້າແມ່ພະຍາດ ມັນຊິມາມື້ອື່ ນມື້ຮືນີ້ຕົວນີ້ນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ຕົວນີ້ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າຄິວມັນຍາວຕອນນັ້ນ ຫວ່າງ ຫວ່າງອັນເພິ່ນຖາມຫວ່າງ 2 ອາທິດແລ້ວນີ້ແຫຼະ ຢູ່ Medical Center ເຂົາເຈົ້າວ່າ ອ່າ ບ່ອນເຂົາເຈົ້າສັກໂດຍສະເພາະຫັ້ນນະ ເຂົາ ເຈົ້າວ່າຕ້ອງພາຍໃນ ພາຍໃນ 4 ເດືອນ ຄັນເຈົ້າຢາກສັກຕ້ອງໄດ້ຈົດຊື່ໄວ້ ເພາະວ່າບ່ອນສັກຫັ້ນມັນ ມັນບໍ່ ມັນບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ບ່ອນສັກຕະກີ້ມັນເປັນ ເປັນ center ຊື່ໆ ເຮົາໄປສັກຢູ່ບ່ອນນຳ chemist store ບໍ່ມີຫຍັງກະບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ຫຼືວ່າການປະສົບການຂອງທ່ານນີ້ ມັນກະ ກະບໍ່ກົງກັບວາຈາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເພິ່ນວ່າໃຫ້ໄປສັກໄວໆ ພາຍໃນ 2 ທິດນີ້ໃຫ້ໄປສັກໂລດວ່າຊັ້ນ 6 ທິດບໍ່ 5 ທິດບໍ່ ໃຫ້ໄປສັກໄວໆ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ໄ ດ້ຖ້າບັກດົນໆນີ້ ກະແປວ່າສັກໄວບໍ່ໄດ້ ກະແປວ່າມັນ ມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກຕົວນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນລະ ເພາະ logistic ເຂົາເຈົ້າມັນບໍ່ ບໍ່ດີປານໃດຫັ້ນນະ ເລື່ອງທີ່ວ່າຢາກະບໍ່ພໍ ຢາບໍ່ພໍ ລະກະພວກນ້ອງນີ້ຢາກສັກ Pfizer ເນາະ ໄ ປຖາມເຂົາຍັງບໍ່ທັນມີເທື່ອ ເພາະວ່າຢາຍັງບໍ່ທັນມາຮອດ ບັດນີ້ເຂົາປ່ຽນລະບົບໃໝ່ ຫາກະປ່ຽນຫວ່າງທິດແລ້ວນີ້ນີ້ບໍ່ ທິດແລ້ວ ທິດກ່ອນ ວ່າຄັນແມ່ນຢາມາລະ ເຂົາເຈົ້າຊິເອົາ supply ໃຫ້ພວກ chemist store ນະ ເຂົາເຈົ້າຈະໃ ຫ້ໄປສັກຢູ່ຫັ້ນກະໄດ້ ມັນຈະໄວກ່ອນ ຕ້ອງໄປບ່ອນ ອັນ ບ່ອນສູນການສັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ມັນກະລຽນແຖວ ແຕ່ໄດ້ຈົດຊື່ແລ້ວລະຈຶ່ງລຽນ ລະອັນເຂົາໃຫ້ມື້ໃດເຈົ້າໄປສັກໄດ້ຫັ້ນນະ ບໍ່ແມ່ນເຮົາຍ່າງເຂົ້າໄປລະສັ ກໄດ້ໂລດ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນແນວນັ້ນ ອືມ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າໄປປຸບສັກປັບ ຊິອັນນີ້ໄດ້ໄປຈົດຊື່ ຈົດຊື່ລະກະຍັງໄດ້ລຽນຄິວ ລະກະບັດຮອດມື້ມາກະຕ້ອງໄປລຽນຄິວລໍຖ້າອີກຕົວນີ້ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ຕ້ອງໄປລຽນ ຄິວ ຫວັງວ່າຄັນແມ່ນອີກບໍ່ດົນ ເຂົາເຈົ້າວ່າຊິອັນແຈກຢາຍໃຫ້ພວກ chemist store ຄືເຂົາເຈົ້າສັກກັນວັກຊີນນັ້ນບໍ່ ກັນອັນ flu ນະ ກັນເປັນຫວັດນະ ເຮົາເຂົ້າໄປ chemist store ລະເຂົາເຈົ້າສັກໃຫ້ໂລດ ຈັກໜ້ອຍເຂົາເຈົ້າຊິເຮັດເປັນແ ນວນັ້ນລະ ໂອ ແປວ່າໄປຮ້ານຂາຍຢາສັກ ສັກໄດ້ໄວກວ່າງ່າຍກວ່າເນາະ ແມ່ນ ມັນສະດວກກວ່າຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດເທື່ອຕົວ ເພິ່ນເຮັດແລ້ວບໍ່ ເພິ່ນຍັງເທື່ອ ຍັງ ເດັກນ້ອຍເຂົາຢາໃຫ້ແລ້ວ ເຮົາຈຶ່ ງຊິໂທໄປຖາມເຂົາວ່າຂະເຈົ້າມີບໍ່ ແລ້ວເຮົາກໍຍ່າງເຂົ້າໄປສັກໂລດຫັ້ນນະ ໃນໝໍປະຈຳຄອບຄົວ ລາວກໍວ່າແນວນັ້ນລະ ແມ່ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ສັກເທື່ອ ຄັນແມ່ນເຂົາມີຢູ່ນຳເຄມິສ ແລ້ວເຮົາກໍຍ່າງເຂົ້າໄປ ແລ້ວກໍສັ ກແລ້ວ ແລ້ວກໍບອກກັນແລ້ວ ແລະ ເທື່ອໜ້າກໍຈຶ່ງໄປສັກໃໝ່ ມັນສະດວກກ່ອນ ອັນນີ້ມັນໄປເຮັດຢູ່ບ່ອນ ອາ center

ແລ້ວກະ ມັນ ມັນມີຫຼາຍເລື່ອງຫຼາຍລາວ ທີ່ວ່າມັນຂາດຕົກບົກພ່ອງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນະ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຄົນກໍລັງເລໃຈບໍ່ໄປສັກ ຄືຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ກະ ກະຍັງບໍ່ໄປໃກ້ບ່ອນສັກຢາເທື່ອ ຕັ້ງ ຕັ້ງບໍ່ໄປ ເພາະວ່າຢາກສັກ ຢາແນວອື່ນ ຖ້າເບິ່ງ Pfizer ເດືອນຕຸລາພຸ້ນຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ໄປຖາມເບິ່ງ ອັນ ອາ ເບິ່ງສອງອາທິດແລ້ວນີ້ ໄປຖາມຢູ່ medical center ຂະເຈົ້າກໍເປັນແນວນັ້ນລະ ຂະເຈົ້າບໍ່ມີຢາ ເຮົາຕິດຕໍ່ໄປ ຄັນລາງເທື່ອໂທໄປ ຂະເຈົ້ າວ່າ ຄັນແມ່ນເຈົ້າຢາກສັກຢາ ອັນ Pfizer ເທື່ອໜ້າໂທໃໝ່ ມາໃໝ່ ເພາະວ່າຢາຂະເຈົ້າບໍ່ມີ ຂະເຈົ້າວ່າແນວນັ້ນ ເຮົາບໍ່ຮັບເທເລໂຟນຫັ້ນນະ ມີແຕ່ messenger ວ່າ message ຂອງຂະເຈົ້າ ແບບຂະເຈົ້າປະ message ແມ່ນຫັ້ນນະ ໂອເຄ ກໍຂໍຂອບ ພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ນີ້ໃຫ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ຂອບໃຈ bye bye